SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກບຸກລຸກໂດຍໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ແລະ ມີສາຍພັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວແລ້ວ ແຕ່ມີຫຼາຍປະເ ທດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວຊາບວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍີ່ປຸ່ນ ສົ່ງຢາວັກຊີນໂ ຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສາຍຫູສາຍຕາຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລ່າສຸດນີ້ເນາະ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ຂອງສ ະຫະລັດກະສົ່ງມອບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 1 ລ້ານ 80,000 ໂດສໃຫ້ກັບລາວ ອ່າ ວັນທີ 15 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວກະແຈ້ງວ່າ ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 11 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະຊາຊົນຊາວລາວກໍໄດ້ຮັບວັກຊີນເຂັມທີ 1 ໄປແລ້ວກະ 1,025,248 ຄົນ ຄິດເປັນກະ 14.8 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ 7,600,000 ຄົນ ແລະ ກະເຂັມທີ 2 ຈຳນວນ 641,545 ຄົນ ສຳລັບວັກຊີນທີ່ສັກໃນສາ ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕອນນີ້ກະຊິມີ AstraZeneca Sputnik V Sinopharm ແລະກະ Pfizer ໂດຍໃນວັນທີ 15 ກໍລະກະດາ ທາງລາວກະຊິຮັບວັກຊີນ Johnson and Johnson ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາອີກ 1 ລ້ານ 80,000 ໂດສ ນອກຈາກນີ້ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ ນກະຊິສົ່ງມອບວັກຊີນ AstraZeneca ໃຫ້ລາວອີກ 600,000 ໂດສ ໂດຍຊິສົ່ງມອບພາຍໃນເດືອນກໍລະກະດານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດກະໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອລາວຜ່ານໂຄງການ COVAX ໂດຍມອບວັກຊີນ Johnson and Johnson ສັກເຂັມດຽວ ຈຳນວນ 1 ລ້ານ 80,000 ໂດ ສ ສົ່ງເຖິງ 15 ກໍລະກະດາ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຈາກນານາຊາດນີ້ນະ ເຊັ່ນວ່າ ຣັດເຊຍບໍ ຈີນບໍ ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ ຍີ່ປຸ່ນບໍ ກະທັ່ງຈາກປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍ ທີ່ວ່າໃຫ້ເງິນສົດມາປະມານ 15 ລ້ານປາຍ ເພື່ອໄປຊື້ຢາ Pfizer ມາສັກນີ້ລະ ແຕ່ວ່າຢາທີ່ວ່າໃຫ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຮົາເວົ້າ ມັນເຫັນຜ່ານທາງ YouTube ຕ່າງໆ ວ່າ ເຊັ່ນວ່າປະເທດຈີນເອົາມາໃຫ້ ກໍຖືກບາງຜູ້ບ າງຄົນລາວນອກນີ້ກ່າວຫາວ່າ ເປັນການເອົາຢາມາທົດລອງໃສ່ໝູໃນລາວ ໝາຍເຖິງວ່າ ໝາຍເຖິງວ່າທົດລອງຄົນລາວ ແລະ ຢາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ໄປແລ້ວ 1 ລ້ານ 80,000 ໂດສນະ ກໍມີລາວນອກປະນາມໂ ຈມຕີ ຫຼືວ່າກ່າວຫາວ່າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຈິງແລ້ວນີ້ ຢາ Johnson and Johnson ນີ້ນະ ກໍທາງການຄວບຄຸມຢູກຢາ ແລະ ອາຫານຂອງປະເທດອາເມລິການັ້ນກໍຮັບຮູ້ໃຊ້ຢາ Johnson and Johnson ນີ້ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຢາດັ່ງກ່າວມັນກໍມີບັນຫາຫຼາຍ ສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ນີ້ນະ ຂ່າວໆໃນໄທໃນລາວມັນ ມັນ ມັນມີຫຍັງເວົ້າບໍ່ ຫຼືວ່າເອີ່ຍເຖິງຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ເຈັດລ້ານປາຍຄົນ ແລ້ວກະໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເກົ່າ ສາຍພັນໃໝ່ ສາຍພັນຫຍັງກະຢ່ານີ້ກະ ເຖິງແ ມ່ນວ່າຊິມີຂຶ້ນຢູ່ໃນລາວມາກມາຍກໍຕາມ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຂຶ້ນ ມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍປະເທດເອົາຢາມາມອບໃຫ້ນີ້ ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວເວົ້າແນວໃດບໍ່ ທີ່ວ່າເປັນຫຍັງເອົາມາໃຫ້ຫຼາຍແທ້ ມີບໍ່ເນ າະ ອັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ມີຂ່າວສານອີ່ຫຍັງອອກມາ ເລື່ອງຂອງການ ເຫດຜົນເພາະອີ່ຫຍັງທີ່ປະເທດທີ່ມີ ອາ ມີລາຍໄດ້ສູງ ຈັ່ງຈີນ ຈັ່ງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍນຳວັກຊີນມາຊ່ອຍທາງທາງທາງລາວເນາະ ມັນກະແປກນີ້ລະ ຈຶ່ ງວ່າຖືກລາວນອກປະນາມໂຈມຕີວ່າ ເອົາມາທົດລອງໃສ່ໝູຢູ່ໃນລາວ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງມັນກະບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນແນວໃດ ຈຶ່ງວ່າເອົາມາໃຫ້ມາຊ່ອຍລາວນີ້ຫຼາຍແທ້ ຫຼາຍປະເທດຊັ້ນເທາະ ກະທັ່ງທີ່ ວ່າຍີ່ປຸ່ນກໍຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລ້ວກໍບໍ່ມີການຜະລິດຢາວັກຊີນໃດໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ກໍສົ່ງມາຊ່ວຍ ອາ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍຄືກັນ ກະສົ່ງເງິນມາຊ່ອຍ ລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາກໍຂົນຢາ Johnson Johnson ນີ້ ມາຊ່ອຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຫັ້ນ ທີ່ມີວ່າ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ວ່າມີບໍລິສັດຕ່າງໆ ຜະລິດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ເຖິງບໍ່ຕ່ຳກວ່າເຈັດຍີ່ຫໍ້ຫັ້ນ ກໍຂົນເອົາຢາ Sinopharm ນີ້ມາຊ່ອຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່ າມັນບໍ່ມີຂ່າວມີຂ່າວຫຍັງນີ້ ວ່າເປັນຫຍັງເອົາມາຊ່ອຍຫຼາຍແທ້ ລະ ປະເທດໄທ ທີ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີການທີ່ວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນຫຼາຍນີ້ ຂ່າວໆໃນປະເທດໄທ ກໍບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງທີ່ວ່າລາວໄດ້ຮັບຢາ ວັກຊີນຫຼາຍບໍ່ ອັນນີ້ກໍ ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າ ຕອນນີ້ທາງປະເທດໄທເອງ ກະພະຍາຍາມທີ່ຈະສັ່ງວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຊິໄດ້ຫຼາຍໄດ້ ລະກະໃຫ້ໄດ້ເລວທີ່ສຸດ ລະກະເປັນວັກຊີນທີ່ ທີ່ທາ ງອົງການອະນາໄມໂລກໃຫ້ການ ຮັບຮອງແຄ່ນັ້ນເນາະ ອື ມັນ ມັນຄືເວົ້າແລ້ວມັນແປກ ແລະໃນປັດຈຸບັນນີ້ນະ ໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ສາຍພັນເດລຕາ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນອາລະວາດຂຶ້ນແລ້ວນີ້ ແລ້ວຢາທີ່ວ່າ Johnson Johnson ທີ່ໄດ້ຮັບນີ້ ແມ່ນເພິ່ນເລີ່ມສັກໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ ຫຼືວ່າຄົນທົ່ວໄປແລ້ວຫຼືຍັງ ຕະຫຼອດເຖິງພວກທີ່ວ່າພິເສດ ອັນນີ້ເນາະ ກະວັກຊີນ Johnson and Johnson ນີ້ເຂົ້າມາຮອດວ່າງວັນທີ 15 15 ກໍລະກະດານີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກຮອດແລ້ວນີ້ ກໍຊິມີການ ກວດສອບກັນໄລຍະໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຊິກະຈາຍໄປແຂວງຕ່າງໆເນາະ ຢານີ້ມັນ ມັນ ມັນສັກງ່າຍ ເຂັມດຽວແລ້ວເລີຍ ລະກະເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທຳມະດາ ຄວາມເຢັນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 8 ອົງສານີ້ ໄດ້ເຖິງ 3 ເດືອນພຸ້ນ ກໍ ກະແປວ່າມັນ ມັນງ່າຍໃນການໃຊ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ ຢາດັ່ງກ່າວນີ້ກະມີການລາຍງານຂ່າວວ່າ ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປ ະຊາຊົນລາວນີ້ ຂ່າວໆ ຫຼືວ່າທາງການລັດຖະບານ ສາທາລະນະສຸກກໍດີນີ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງສະມັດຕະພາບ ຄຸນນະພາບ ຫຼືວ່າຜົນຂ້າງຄຽງ ຫຼືວ່າຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson ໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ບໍ່ ໄດ້ເວົ້າບໍ່ ເນາະ ນອກຈາກ Johnson and Johnson ຊິບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນດີຜົນເສຍຂອງ ຂອງວັກຊີນແລ້ວເນາະ ເອີ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ພຽງແຕ່ວ່າ ເປັນວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອົງການອະນາໄມໂລກເທົ່ານັ້ນເນາະ SBS ລາ ວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື